ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ສະຖາບັນເທັກໂນໂລຈີຄາລີຟໍເນຍ ກຳລັງພັດທະນາຜ້າພັນບາດສະຫຼາດສຳລັບແຜຊຳເຮື້ອ ອີງຕາມນັກວິສະວະກອນການແພດ ອາຊານ ເຊີເຊຊານີ ເວົ້າ ທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້
Different types of sensors that we implemented in this patch can monitor the ເຊັນເຊີ ຫຼື ເຄື່ອງຈັບສັນຍານປະເພດຕ່າງໆ ທີ່ເອົາມາໃສ່ຢູ່ໃນແຜ່ນນີ້ ສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງສະຖານະການຂອງບາດແຜທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການປິ່ນປົວບາດ ແລະ ເ ມື່ອເວລາຜ່ານໄປ ພວກເຮົາສາມາດເຫັນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນບໍລິເວນບາດແຜ ແລະ ພະຍາຍາມເອົາຂໍ້ມູນໄປໃຫ້ນັກວິຊາການດ້ານການດູແລສຸຂະພາບ ເພື່ອຈະທຳການຕັດສິນໃຈໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເຊັນເຊີໃ ນແຜ່ນນີ້ຕິດຕາມກວດກາເບິ່ງລະດັບອາຊິດຢູຣິກ ນ້ຳຕານ ສານແອມໂມເນຍ ແລະ ທາດແລັກເຕດ ຫຼື ທາດນ້ຳນົມ ຕະຫຼອດທັງລະດັບນ້ຳດັ່ງ ຫຼື pH ແລະ ອຸນຫະພູມຂອງບາດແຜ ເພື່ອກວດຫາຮ່ອງຮອຍທີ່ສະແດງໃ ຫ້ເຫັນວ່າມີອາການໄຄ່ພອງ ຫຼື ການຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣຍ ຜ້າພັນບາດຍັງສາມາດໃຊ້ທົ່ງໄຟຟ້າຕ່ຳ ເພື່ອກະຕຸ້ນຂະບວນການປິ່ນປົວ ທີ່ນັກຄົ້ນຄວ້າເວົ້າວ່າ ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າ ມີປະສິດທິພາບຢູ່ໃນການທົ ດລອງໃຊ້ກັບໜູນ້ອຍ ແລະ ໜູພຸກ ການທົດລອງໃຊ້ກັບມະນຸດ ສຳລັບແຜ່ນພັນບາດສະຫຼາດເຫຼົ່ານີ້ ຈະຖືກດຳເນີນການໂດຍຜ່ານໂຮງຮຽນແພດສາດ Keck ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຄາລີຟໍເນຍພາກໃຕ້ ຫຼື USC ສາດສະດາຈ ານດ້ານການຜ່າຕັດຂອງ USC ທ່ານ ເດວິດ ອາມສະຕຣອງ ກ່າວວ່າ ການນຳເອົາເທັກໂນໂລຈີ ດ້ານການຕັດແຂນຕັດຂາອອກ ຍ້ອນມີບາດແຜທີ່ເກີດມາຈາກການເປັນພະຍາດເບົາຫວານ ໄປໝູນໃຊ້ແມ່ນມີຄວາ ມສຳຄັນຫຼາຍ ດຣ ອາມສະຕຣອງ ກ່າວດັ່ງນີ້
And we're dedicated to try to eliminate a preventable amputation ພວກເຮົາອຸທິດຕົນໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະລົບລ້າງການຕັດແຂນຕັດຂາທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໃຫ້ໝົດໄປໃນຊົ່ວຄົນໜ້າ ມັນເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນດ້ວຍການພະຍາຍາມປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ບາດແຜເຫຼົ່ານີ້ເກີ ດຂຶ້ນ ແລະ ຖ້າມັນເກີດຂຶ້ນ ກໍພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີ ແລະ ບໍ່ສັບສົນຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ແລະ ສິ່ງທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍແທ້ໆ ກໍຄື ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ທີ່ພວກເຮົາມີໃນປັດຈຸບັນ ເຊັນເຊີສະຫຼ າດເຫຼົ່ານີ້ ທ່ານ ອາມສະຕຣອງ ເວົ້າວ່າ ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບຜ້າພັນບາດສະຫຼາດ ໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຍ້ອນມີແບັດເທີຣີຂະໜາດນ້ອຍລົງກວ່າເກົ່າ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າໃນການໃຊ້ ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄົນເຈັບ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຈະໃຊ້ໄດ້ຜົນ ບົວສະຫວັນ ລາຍງານຂ່າວໃຫ້ວີໂອເອ ພາກພາສາລາວ